ເປັນເວລາເກືອບ 14 ປີແລ້ວ ທີ່ຮັງກາຣີຢູ່ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງຜູ້ຊາຍຄົນດຽວ ຄືທ່ານ ວິກເຕີ ອໍບານ ບັນດານັກວິຈານກ່າວວ່າ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຮວບຮວມອຳນາດ ແລະ ຄວາມຮັ່ງມີ ໂດຍການຍຶດຄອງເ ອົາສະຖາບັນຂອງລັດໄວ້ ທ່ານ ມາທອນ ໂທໂປສ ສະມາຊິກສະພາພັກຝ່າຍຄ້ານ ໂມເມນທຳ ກ່າວເປັນພາສາອັງກິດວ່າ ພັກຂອງທ່ານ ອໍບານ ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖາບັນທັງໝົດ ອຳນາດການປົກຄອງທັງໝົ ດ ທຸກຂັ້ນຂອງລັດຮັງກາຣີ ເຊິ່ງຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນປະຊາທິປະໄຕທີ່ສົມບູນອີກຕໍ່ໄປ ແຕ່ແມ່ນລະບອບແບບປະສົມ ເຊິ່ງແມ່ນລະບອບການປົກຄອງຜະເດັດການແບບປິ່ນອ້ອມ ການຄາດຄະເນເ ມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານ ອໍບານ ແລະ ພັກຟີເດສຂອງທ່ານ ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຄວບຄຸມສື່ມວນຊົນຮັງກາຣີເຖິງ 90% ໜຶ່ງໃນສຳນັກງານຂ່າວອິດສະຫຼະຈຳນວນສອງສາມແຫ່ງທີ່ຍັງເຫຼືອ ແມ່ນ Direct 36 ເຊິ່ງຮ່ວ ມກໍ່ຕັ້ງໂດຍທ່ານ ອັນດຣັສ ເພໂທ ຫຼັງຈາກທີ່ນາຍຈ້າງຄົນກ່ອນຂອງທ່ານ ທ່ານ ອໍຣິໂກ ຖືກສືບໂຕໂດຍບັນດາຜູ້ຈົງຮັກພັກດີຂອງພັກຟີເດສ ທ່ານ ອັນເດຣສ ເພໂທ ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Direct 36 ໄດ້ກ່າວເປັນພາສາອັງກິດວ່າ ພ ວກເຮົາກຳລັງເວົ້າເຖິງອົງການຂ່າວຫຼາຍຮ້ອຍແຫ່ງ ທັງດິຈິຕອລ ສິ່ງພິມ ໂທລະພາບ ວິທະຍຸ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລະດັບຊາດ ທຸກຢ່າງ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄອບງຳລະບົບທັງໝົດ ມັນແມ່ນລະບົບນິເວດຂອງສື່ມວນຊົນ ທັງໝົດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງດຽວ ກໍຄືການເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານຂອງລັດຖະບານ ຂ່າວສານເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນແນເປົ້າໃສ່ສະຫະພາບຢູໂຣບຫຼາຍຂຶ້ນ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວກ່າວຫາຮັງກາຣີວ່າ ລະເມີດຫຼັກການຂັ້ນພື້ນຖານທາງດ້ານ ກົດໝາຍ ແລະ ໄດ້ກັກເງິນຫຼາຍຕື້ໂດລາໃນກອງທຶນຂອງ EU ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ ທ່ານ ອໍບານ ໄດ້ດຳເນີນການໂຄສະນາເພື່ອຕໍ່ຕ້ານ EU ໂດຍມີປ້າຍໂຄສະນາປະກາດວ່າ ຕົນຈະບໍ່ເຕັ້ນຕາມເພງຂອງບຣັສເ ຊລ ແຕ່ທ່ານ ອໍບານ ກໍໄດ້ສູນເສຍຄູ່ຮ່ວມງານຂອງທ່ານ ຄືພັກກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທຳຝ່າຍຂວາຂອງໂປແລນ ເຊິ່ງເປັນພັນທະມິດທີ່ໃກ້ຊິດຂອງພັກຟີເດສ ທີ່ໄດ້ຮັບການລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃນ ເດືອນຕຸລາ ທ່ານນາງ ບາບາຣາ ກາບຣອສກາ ໂມໂຣສ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານກົດໝາຍລັດຖະທຳມະນູນ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຢູໂຣບກາງໃນບູດາເປສ ກ່າວເປັນພາສາອັງກິດວ່າ Comparing with Hungary, there is still quite independent, lots of independent. ເມື່ອປຽບທຽບກັບຮັງກາຣີແລ້ວ ຍັງມີສື່ມວນຊົນອິດສະຫຼະໃນປະເທດໂປແລນຄ່ອນຂ້າງຫຼາຍຢູ່ ສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າເດົາວ່າ ຄວາມເລິກເຊິ່ງຂອງຂະບວນການປ່ຽນລັດ ແລະ ຍຶດຄອງມັນແບບນີ້ນັ້ນ ແມ່ນກ້າວ ໜ້າກວ່າຫຼາຍຢູ່ໃນຮັງກາຣີ ນັກຂ່າວອັນເດຣສ ເພໂທ ເຫັນດີກັບເລື່ອງນີ້ Orban has a much tighter ທ່ານອໍບານມີການຄວບຄຸມປະເທດທີ່ເຄັ່ງຂັດກວ່າ ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍນີ້ ມາເປັນເວລາ 3 ທົດສະ ວັດແລ້ວ ທ່ານມີເວລາຫຼາຍ ນັ້ນແມ່ນສິ່ງໜຶ່ງ ແລະ ອີກສິ່ງໜຶ່ງແມ່ນ ຝ່າຍຄ້ານແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ດີແທ້ໆໃນຮັງກາຣີ ລັດຖະບານຮັງກາຣີ ແລະ ພັກຟີເດສ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບຕໍ່ການຂໍຄວາມເຫັນຂອງ VOA ຊ້ຳແລ້ວຊ້ ຳອີກ ແຕ່ທັງສອງໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ເສລີພາບດ້ານຂ່າວສານກຳລັງຖືກຂົ່ມຂູ່ ທ່ານເຮັນຣີ ຣິດຈ໌ແວລ ນັກຂ່າວຂອງ VOA ກ່າວວ່າ Viktor Orban's grip on power appears as strong as ever.
ການກຳອຳນາດຂອງທ່ານວິກເຕີ ອໍບານ ເບິ່ງຄືວ່າຈະຍັງເຂັ້ມແຂງຄືເກົ່າ ແລະ ທ່ານຈະພະຍາຍາມສ້າງຄວາມສຳພັນທີ່ໃກ້ຊິດກັບບັນດາພັນທະມິດທີ່ຢູ່ເໜືອຮັງກາຣີ ໃນຂະນະທີ່ສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະ ສະ ຫະລັດ ຈະຈັດການເລືອກຕັ້ງທີ່ສຳຄັນໃນທ້າຍປີນີ້ ທ່ານອໍບານບໍ່ມີຄວາມລັບກ່ຽວກັບບຸລິມະສິດຂອງທ່ານ ໂດຍທ່ານໄດ້ກ່າວເປັນພາສາຮັງກາຣີວ່າ Nem szólhatunk bele We can't get involved in another country. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງປະເທດອື່ນໄດ້ ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ປະທານາທິບໍດີໂດນັນ ທຣຳ ກັບຄືນມາເປັນປະທານາທິບໍດີອີກ ທ່ານອໍບານເຊື່ອວ່າ ເວລາແມ່ນຢູ່ຂ້າງທ່ານ ແລະ ໃນອີກບໍ່ດົນ ທ່ານຈະບໍ່ຢືນຢູ່ຄົນດຽວໃນເວທີສາກົນ ອາດນະສັກ VOA